ນັກທຸລະກິດໃນສະພາອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຫ່ງຊາດລາວເປີດເຜີຍວ່າ ສາເຫດທີ່ສຳຄັນປະການໜຶ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ພາກທຸລະກິດໃນລາວຕ້ອງປະເຊີນກັບການຂາດແຄນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢ່າງໜັກໜ່ ວງ ກໍຄືການຂາດດຸນການຄ້າຂອງບັນດາບໍລິສັດຕ່າງຊາດທີ່ລົງທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຫ້າແຫ່ງທີ່ຢູ່ໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງໃນປີ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ຄິດ ເປັນມູນຄ່າລວມ 3,087 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແຕ່ກໍມີມູນຄ່າການສົ່ງອອກພຽງ 289 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ມີພຽງແຕ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດໄຊເສດຖາເທົ່ານັ້ນ ທີ່ສາມາດຜະລິດສິນຄ້າສົ່ງອອກ ສ່ວນອີກ 4 ເຂດ ລ້ວນແຕ່ນຳເຂົ້າ ເປັນດ້ານຫຼັກ ໂດຍໃນປັດຈຸບັນ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດທັງ 5 ແຫ່ງໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ຈຳນວນທັງໝົດ 176 ບໍລິສັດ ທີ່ມີມູນຄ່າການລົງທຶນລວມກັນ 5,700 ລ້າ ນດອນລາສະຫະລັດ ໃນນີ້ ໄດ້ນຳເງິນລົງທຶນຕົວຈິງເຂົ້າມາໃນລາວແລ້ວ 2,800 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດ ສ່ວນລັດຖະບານລາວ ກໍມີລາຍຮັບຈາກຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມ 227 ຕື້ກີບ ນັບແຕ່ປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມ າ ແລະ ໄດ້ມີການຈ້າງງານ 6,200 ກວ່າຄົນ ໃນນີ້ເປັນແຮງງານລາວ 5,200 ກວ່າຄົນ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດນະຄອນຫຼວງໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ປັດຈຸບັນນີ້ ສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນເຂົ້າມາໃນເຂດເສດ ຖະກິດພິເສດນະຄອນຫຼວງໄດ້ທັງໝົດແມ່ນ 176 ບໍລິສັດ ກໍມີແຜນການລົງທຶນທັງໝົດແມ່ນ 5.7 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ຖືວ່າ ການລົງທຶນຕົວຈິງກໍມີທັງໝົດ 2.8 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ຄັນນັບຈາກ 2010 ມາຮອດ ປັດຈຸບັນ ກໍຖືວ່າໄດ້ປະກອບສ່ວນພັນທະເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດນີ້ກໍຖືວ່າ 227 ຕື້ກີບ ແລ້ວກະສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໄດ້ 6,296 ຄົນ ໃນນີ້ກໍແມ່ນແຮງງານລາວ 5,203 ຄົນ ແຮງງານຕ່າງປະເທດ 1,093 ຄົນ ໂດຍ 5 ເຂດເສດຖະກິ ດພິເສດໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະກອບດ້ວຍເຂດເສດຖະກິດບຶງທາດຫຼວງ ເຂດລອງແທງ ເຂດດົງໂພສີ ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ ແລະ ເຂດໂລຈິສຕິກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນອກຈາກນີ້ ລັດຖ ະບານລາວຍັງໄດ້ອະນຸຍາດ ໃຫ້ຕັ້ງເຂດເສດຖະກິດພິເສດໃນ 7 ແຂວງ ຈຳນວນ 19 ສັນຍາໃນຊ່ວງ 5 ປີທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍມີທຶນຈົດທະບຽນລວມກັນເຖິງ 12,000 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າລວມກັບການລົງ ທຶນຂອງ 743 ບໍລິສັດ ທີ່ລົງທຶນໃນ 12 ເຂດເສດຖະກິດໃນລາວ ໃນໄລຍະກ່ອນໜ້ານີ້ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ມີມູນຄ່າການລົງທຶນລວມທັງໝົດ ເກີນກວ່າ 36,000 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດ ແຕ່ກໍໄດ້ມີການນຳເງິນລົງທຶນຕົວຈິງເຂົ້າມາ ໃນລາວພຽງ 3,600 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດ ຫຼື ຄິດເປັນ 10% ເທົ່ານັ້ນ ຂອງມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ ໂດຍສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດສະພາບການດັ່ງກ່າວ ກໍຍ້ອນວ່ານິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໃນລາວ ຍັງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ດັ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດລາວ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ນິຕິກຳກ່ຽວກັບເສດຖະກິດພິເສດທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຍັງບໍ່ທັນໜັກແໜ້ນພຽງພໍ ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ພົບຄວາມຫ ຍຸ້ງຍາກ ໂດຍສະເພາະການສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນ ອັນສອງນີ້ກໍແມ່ນການຈັດສັນ ແລະ ການກຳນົດເນື້ອທີ່ດິນ ຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ອັນທີສາມ ການສ້າງ ແລະ ສະໜອງແຮງງານ ເພື່ອປ່ຽນແທນ ແຮງງານຕ່າງປະເທດ

806 ລາຍ ໃນນີ້ ເປັນບໍລິສັດຕ່າງຊາດ 688 ລາຍ ແລະ ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງເອກະຊົນລາວກັບຕ່າງຊາດ 118 ລາຍ ມີມູນຄ່າລົງທຶນລວມເກີນກວ່າ 4,600 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍ 12 ເຂດເສດຖະກິດພິເສດດັ່ງກ່າວນີ້ ເ ປັນການລົງທຶນຂອງຈີນ 9 ເຂດ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ວີໂອເອ